ຜູ້ປົກຄອງແຂວງ ມິດຈີຈາວາ ບັກກາຣີ ຢູ່ພາກເໜືອທີ່ຫ່າງໄກຂອງກາເມຣູນ ກ່າວວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມປ້ອງກັນຕົນເອງປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮູ້ເຫັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກໍ່ການຮ້າຍໂບໂກຮາຣາມຄົນໜຶ່ງ ຂີ່ລົດ ຖີບໄປສູ່ເຂດບ່ອນທີ່ຊາວຄຣິສໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອສູດມົນວັນຄຣິສມັສ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເມືອງໂມຣາ ທາງພາກເໜືອກາເມຣູນ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບໄນຈີເຣຍ ທ່ານບັກກາຣີ ກ່າວວ່າ ເວລາບັນດ າຜູ້ມີໜ້າທີ່ສິ້ງຊອມ ພະຍາຍາມຊອກຄົ້ນໂຕຊາຍຄົນນັ້ນ ໃນທັນໃດລາວກໍໄດ້ບີບຂະນວນລະເບີດໂຕຂອງລາວເອງ ຂ້າໂຕເອງຕາຍ ຮວມທັງພົນລະເຮືອນຄົນໜຶ່ງມີຊື່ວ່າ ອີບຣາຮິມ ມາຮາຣາ ເພິ່ນກ່າວວ່າ ສະ ມາຊິກສອງຄົນຂອງກຸ່ມປ້ອງກັນຕົນເອງກໍໄດ້ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ ຄົນໜຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຄາທີ່ ແລະ ອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ໄປເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງຄົນນັ້ນກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍອີກ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນ ການວາງລະເບີດໂຈມຕີຂ້າໂຕຕາຍ ນອກນັ້ນ ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີປະກອບອາວຸດ 3 ຄັ້ງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງໂຟໂຕໂກລ ແບລເຈດີ ແລະ ມາດາມ ທັງໝົດຢູ່ທາງພາກເໜືອຊາຍແ ດນຂອງກາເມຣູນ ຕິດກັບໄນຈີເຣຍ ລາຍງານເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນບາດເຈັບ ຄວາມຮຸນແຮງໃໝ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນສອງມື້ ຫຼັງຈາກໄນຈີເຣຍໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ໄລ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໂບໂກຮາຣາມ ອອກຈາກທີ່ໝັ້ນສຳຄັນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນປ່າຊຳບີຊາ ປ່າດັ່ງກ່າວເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງ ກາເມຣູນກັບໄນຈີເຣຍ ທີ່ກາເມຣູນ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງ ທ່ານບັກກາຣີ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີຜົນສຳ ເລັດທາງທະຫານກໍຕາມ ແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງໂບໂກຮາຣາມ ກໍຍັງປາກົດໂຕຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນ ທ່ານບັກກາຣີ ກ່າວວ່າ ກາເມຣູນຍັງສູ້ລົບໃນສົງຄາມຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງໂບໂກຮາຣາມຢູ່ ແລະ ພວກຊ າວບ້ານຕ້ອງດຳເນີນເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນ ດັ່ງຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບໄດ້ໂຈມຕີໂບດແລ້ວ ຖ້າຫາກລາວບໍ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນກ່ອນ ແລະ ຢຸດຢັ້ງໂດຍກຸ່ມປ້ອງກັນຕົນເອງປະຈຳທ້ ອງຖິ່ນ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກາເມຣູນ ແລະ ໄນຈີເຣຍ ໄດ້ຊີ້ແນະທີ່ຈະເປີດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດຄືນໃໝ່ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ອັນເປັນສັນຍານຄວ າມກ້າວໜ້າຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໂບໂກຮາຣາມ ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງພວກໂບໂກຮາຣາມ ໃນ 6 ປີຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສເກືອບ 2 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ອີງຕ າມບັນດາກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA